विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम् राजसं स्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत् सुखम् जायते अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम् अमृतसमम् परिणामे विषमिव बलवीर्यरूपप्रज्ञा मेधा धनोत्साह हानिहेतुत्वात् अधर्म तज्जनितनरकादिहेतुत्वाच्च परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखम् राजसं स्मृतम्